جي هن جو انهيء وقت ۾ بي وسائل دور ۾ پهچڻ ٿيو آهي ته پوء اهو وڏو ڪمال آهي، اعجاز آهي، جيڪي اڄ هيڏي وسائل وارا ماڻهو به اها کوجنا لڳائي انهيء ديوار کي مقرر نه ڪري سگهيا آهن. اهي هڪڙيون اهڙيون ڳالهيون آهن جو حيران ڪندڙ ڳالهيون آهن پر قرآن پاڪ ٻڌايون آهن تنهن ڪري بس مضبوط ڳالهيون هونديون آهن. ايترو ان کان پوء ٻيو ڇا آهي؟ ايمان جو مسئلو ٿي پيو آهي. هن وقت جا ماڻهو جيڪڏهن ان ديوار کي نه ٿا لهي سگهن، نه ٿا مقرر ڪن، قرآن پاڪ جي بيان جي مقابلي ۾ انهن جو عدم وجدان شيء جي عدم وجود تي دلالت نه ٿو ڪري. ڪا به شيء جو نه لڀي تنهنجي معنيٰ دنيا ۾ ئي نه هجي، ائين ڪونهي. اها خاص ڳالهه آهي. اهو دليل آهي عقلاء جو ته عدم وجدان شيء جو شيء جي عدم وجود تي دلالت نه ڪندو آهي.

آخر اها سڄي ڀريئين، حتيٰ اذا ساويٰ جڏهن برابر ٿي وئي، بين الصدفين ٻنهي ڦاڪن جي وچ ۾، صدف، ڦاڪ ٿيندي آهي نه سپ، صدف، ٻه صدف معنيٰ ٻه ڦاڪون، جبلين به چون، پهاڙ مٿي وچ ۾ آهي دنگو، ان ۾ ڀريندا ڀريندا ڀريندا برابر ڪري ڇڏيئين انهن کي، معنيٰ هيٺون ايترو بنياد ٿلهو هوندو، آهستي آهستي مٿي جا ٽڪرا اڏي ان سان ۽ انهن ۾ اندر

ٽرامو پگهرل ان جي مٿان وڌائون. پوء جڏهن اها ٺري وئي ته ٽرامو انهن ٽڪرن کي پاڻ ۾ ڳنڍائي ٽاڪو ڪري هڪ ڪري بس اهي لوهه جا ٽڪرا جيڪي رکيل هئا سي هاڻي ڳنڍجي ويا پاڻ سڄي اها مضبوط ٿي ٻن پهاڙن جي وچ کي ڀري ٽرامي سان پگهرل ٽرامي سان بند ڪري ڇڏي اهو سارو ڪم اعجازي آهي انهن ماڻهو ڦوڪيون ڏنيون اها ايڏي ديوار تتي هوندي، ان جي ڀرسان ڪير ويهي سگهندو؟ وسائل ان وقت جا ئي هن ايترا پنهنجي خيال ۾ ٺاهيا آهن ۽ انهن سان هن کي ڦوڪيو اٿئين، گرم ڪيو اٿئين، وري ٽرامو پگهاري اهو ان جي مٿان وڌو اٿئين، اهو ٽرامو به ايترو گهڻو جيڪو ان سڄي کي ڳنڍي هڪ ڪري ڇڏيو آهي. اهو سارو هڪڙو ڪمال آهي جيڪو رب تبارڪ و تعاليٰ هن قرآن پاڪ ۾ بيان ٿو فرمائي. فما اسطاعوا ان يظهروه نه سگهيا جو ان تي ظهور ڪن، چڙهن،

قال هذا رحمت من ربي جي الله جي رحمت آهي مهرباني سان ڪم ٿيو آهي بهرحال ياجوج ماجوج جي في الحال هاڻي ڪا به طاقت ڪانهي جو ان رحمت واري ديوار کي ٽوڙي سگهن مطلب اهڙي قسم جي فتنن کي بند ڪرڻ پنهنجي شاهانه طاقت سان ۽ پنهنجي قوت سان اها الله جي رحمت آهي جيڪا رب تعاليٰ پنهنجي ٻانهن کي ڏئي ٿو. معلوم ٿيو ته ڪو به بادشاهه جيڪڏهن بهتر انتظام ٿو ڪري عدالت ملڪ ۾ حفاظت ته اها خدا جي رحمت آهي. فاذا جاء وعد ربي جڏهن الله جو واعدو ايندو ڪندو هن کي دڪا. ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيندو وڪان وعد ربي حقا الله تعالا جو واعدو حق آهي واعدو رب جو هلي پنهنجي موقعي تي پورو ٿيندو ۽ اها قوم پکڙجي پوندي ميعاد مقرر تائين رهندي حضرت مسيح عليه السلام جي نزول ۽ قتل دجال کان بعد قيامت جي قريب قريب ياجوج ماجوج نڪرندا اهو الله جو واعدو آهي ان وقت اها روڪ هٽائي ويندي اها ديوار ڪيئن ٽٽندي ان جي متعلق ڪا ڳالهه معلوم ڪانهي ڪيترا نڪرندا تن جو شمار الله کان سواء ٻئي کي معلوم ڪونهي ان جي مقابلي کان هر شخص عاجز هوندو حضرت عيسيٰ عليه السلام پنهنجي سڀني دوستن سان گڏجي طور جبل جي پاسي ۽ ٻين ملڪن ڏي ماڻهو ائين ئي پکڙجي هليا ويندا. الله تعاليٰ جي درگاهه ۾ دعائون گهرندا. ياجوج ماجوج تي بلا پوندي بيماريء ۾ ته اهي مري ويندا. اها حديث شريف ۾ ٿيندي ڳالهه اهڙي طرح تمام لکي وئي آهي.

پوء انهن سڀني کي گڏ ڪبو. وعرضنا جهنم يومئذ للڪافرين عرضا جهنم کي پيش ڪنداسين ته ان ڪافرن جي لاء پيش ڪرڻ جهنم به سامهون اچي ويندو قيامت جي ڳالهه ٿي پئي ياجوج ماجوج ائين موجون ماريندا ٻاهر نڪرندا وڏي ايڏي تعداد سان ساري ملڪ ۾ پکڙجي ويندا شدت خوفناڪي اضطراب مخلوق ۾ اچي ويندو سڀ ماڻهو حيران پريشان ٿيندا اهو اهو ڄڻ دور آهي پويون دور آهي قيامت جو ويجهو دور الله تعالا آخرت ۾ هلي هر هڪ وٺندو حساب وٺندو ڪافرن جي الله تعالا هتي تخصيص ٿو ڪري حالانڪ مجرمن جي لاء به ته ڪجهه سزا آهي جهنم جي ان لاء ته هو هميشه جي لاء اها جاء ٿا رکن تنهنڪري اتي الله تعاليٰ ائين بيان فرمايو آهي الذين ڪانت اعينهم في غطاء اهي ڪافر جن جون اکيون پردي ۾ هيون عن ذڪري منهنجي ياد کان غافل رهيا آهن ڪانوا لا يستطيعون سمعا ٻڌندا به ڪونه ها اسان جون ڳالهيون پنهنجي عقل جي خيال تي هلندا ها الله جي قدرت جي نشانات تي يقين ڪونه آڻيندا ها هو الله کي ياد به نه ڪندا ها يا ته ضد جي ڪري ڳالهه نه ٻڌندا ها جيڪو دور هلندڙ آهي تنهن جي اها حالت انهي وچ ۾ ماڻهو جيڪي به دنيا جي اندر ڪمال ڪن ٿا ان ۾ هي مصروف ٿي ويا ايتري قدر مصروف ٿي ويا جو رب تبارڪ و تعاليٰ جي ياد وئي، الله کان سواء ٻين کي پنهنجو حمايتي سمجهڻ لڳا ۽ غلطين ۾ گرفتار ٿي ويا. مادي دور، مادياتي دور انهن کي ايترو پنهنجي گردش ۾ منجهائي ڇڏيو جو پنهنجي مالڪ جي طرف

ستارن کي هٿ گهمائي آياسين. بهرحال اهي پنهنجي ڪفر جي نحوست سبب ساري ڪمالات کي بيڪار ۽ ساري محنت کي اجايو سمجهندا. چوندا ته انهن سڀني شين اسان کي هن مصيبت کان ته ڪونه بچايو. دنيا کي توهان ڏسو هن وقت ۾ ڪيتري قدر هڪ ٻئي تي ڪاوڙي بيٺي آهي. جيڪڏهن اهي پنهنجي ڪاوڙ کي استعمال ڪن ته پوء ته هٿ افسوس جا ملين. پوء ڪير ڪنهن سان مدد ڪري. اهي هڪ ٻئي کي تباهه ڪري بيهي رهن. يحسبون انهم يحسنون صنعا سمجهن ٿا اسان ڀلا ڪم ڪيا آهن پر ضل سعيهم في الحياة الدنيا جڏهن هڪڙي حڪومت ٻي حڪومت کي ائين ماري تباهه ڪري بلڪل پٽ تي اڇلي ڦٽي ڪري وڃي چند ماڻهو بچن جيڪي رڳو ريڙهيون پيا پائن هيروشيما ۽ ناگاساڪا جي مٿان بم پيو هو امريڪا اڇليو هو انهن جو اهو حال ٿيو ته

نزل چئبو آهي مهمان کي تڪڙي پهرين مهماني پاڻي ٻاڻي پيارڻ معنيٰ جهنم وارن کي اسان پهرين منزل اها جهنم ڏينداسين جنت وارن کي جنت الفردوس نزل ڏينداسين پوئين منزل هر هڪ جي ڇا هوندي پوئين منزل جنت الفردوس وارن جي رضا هوندي الله تعاليٰ فرمائيندو ته مان راضي آهيان توهان تي ٻيهر ڪاوڙ نه ٿي

جنت ۾ هميشه هوندا، ٻئي پاسي ڏي وڃڻ جي ضرورت ڪانهي ڀلا اهڙي عيش ۽ آرام کي عزت کي ڪير ڇڏيندو؟ قل لو ڪان البحر مدادا لڪلمات ربي نبي چؤ ته جيڪڏهن سمونڊ هجي ها مس الله جي ڪلمات لاء ته جيڪر کٽي وڃي ها سمونڊ به قبل ان تنفد ڪلمات ربي ان کان اڳي جو الله جا لفظ پورا ٿين ڪلمات پورا ٿين ۽ انهن جون برڪتون پوريون ٿين عنايتون نعمتون پوريون ٿين ڇاڪاڻ ته صفت آهي باري تعاليٰ جي ڪلمات صفات باري تعاليٰ جون غير متناهي آهن ۽ اهي قائم آهن ذات سان، ذات غير متناهي، اڻکٽ، صفات اڻکٽ، صفات جو تاثير اڻکٽ، تنهن ڪري جنت ۽ جهنم جي جيڪا زندگي هاڻي مخلوق کي ملندي سا اڻکٽ هوندي. مطلب اهو ولو جئنا بمثله مددا توڻي کڻي سمونڊن کي ٻيهر مس بڻايو يا ست سمونڊ ملايو ته به ڳالهه ساڳي رهندي. هتان الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو طول کي. يعني اها زندگي طويل هوندي. قل انما انا بشر مان آهيان انسان مثلڪم توهان وانگر. يوحيٰ اليّ فرق هڪڙو آهي مون ڏي وحي ٿو ٿئي. انما الٰهڪم الٰه واحد توهان جو اسان جو معبود هڪڙو آهي. هجي ها فرق ته پوء ڪيو هانء اختلاف جڏهن الله هڪڙو آهي ته جهڳڙو ڇا جو؟ باقي آهي پروگرام زندگيء جو اهو الله جي ڪلام تي گذارجي. اصل الاصول آهي علم توحيد جو، اها هڪڙائي ٿي. ٻيو آهي علم اخلاق جو، سا آهي شريعت. شرڪ جلي، شرڪ خفي ٻنهي کان پرهيز ڪرڻ. الله جي حڪومت سان گڏ ٻئي کي شريڪ نه ڪر. الاهي معرفت اها آهي. جيڪڏهن ماڻهو انهي کي سمجهي وڃي ته ڪامياب آهي. ومن ڪان يرجو لقاء ربه جيڪو الله سان ملاقات جي اميد رکي ٿو فليعمل عملا صالحا پوء ڀل اهو نيڪيء جا ڪم ڪري. نتيجو وٺي، ولا يشرڪ بعبادت ربه احدا ڪنهن هڪڙي سان ڪنهن هڪڙي کي پنهنجي مالڪ سان شريڪ نه ڪري. انسان جي محنت کي الله تبارڪ وتعاليٰ ائين قبول ٿو فرمائي جڏهن ٻانهو پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ سان تعلق ٿو رکي ته هڪڙي اڻ کٽ ۽ غير متناهي

هي سورة مريم مڪي مڪرم ۾ نازل ٿي آهي. هن ۾ حضرت زڪريا بني اسرائيل جو جليل القدر نبي ان جو بيان آهي. ۽ بي بي مريم ۽ عيسيٰ عليه السلام جي پيدائش جو مضمون آهي. سورت جي شروعات ٿي آهي مقطعات سان. ان ۾ پنج اکر آيل آهن. ڪاف جو عدد ويهه آهي. ۽ هي پنج. اهي ٿيا پنجويهه. ان کان بعد آهي يي جو عدد آهي ڏهه. ۽ عين جو عدد آهي

ڏهه، ستر، نوي انهن انگن جي انفرادي حيثيت سان يا ملائڻ سان ان حساب ۾ ڪي اهڙيون اشارتي تاريخون نڪرن ٿيون جن مان حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي غامض ۽ مخفي اطلاع آهي حضرت زڪريا عليه السلام کي الله تبارڪ وتعالي نااميدي جي دور ۾ اولاد عطا فرمائي

جو هن دنيا جي اندر گهمي الله جو نالو پکيڙيو ۽ الاهي حڪومت قائم ڪئي. هتي به اهڙي طرح جا اشارات آهن ويهن ۽ پنجاهه کي ملائبو ته ستر ٿيندي، ستر ۾ وڏو انقلاب ٿو اچي، انقلاب ۾ روم جي فتح ٿئي ٿي. ايران تي قبضو ٿئي ٿو. ستر ۾ ته ائين ئي ٿيو سڌو سنئون ۽ ستر جو جيڪو انگ آ عين جو انگ آ ۽ صاد جو انگ نوي آهي نوي جيڪا ٿئي ٿي نوي بعثت جي قرآني حڪومت جو دور خالص قرآني حڪومت جو دور نوي تائين ٿئي ٿو. ليلة القدر ۾ ٽياسي سال ۽ چار مهينا ٻڌايل آهن. خير من الف شهر اها ڀلي آهي هزار مهيني کان هزار مهيني مان ٽياسي سال چار مهينا جڙن ٿا پر عرب جي دستور ۾ ڪسر کي حساب ۾ نه آندو ويندو آهي يا انگ پورو ڪري ٻڌائبو آهي. مهينن جي لحاظ کان ته اهو هيو بلڪه سال ته اهي ئي چئبا. صاد جا نوي سال، الاهي حڪومت، عين جا ستر، فتوحات اسلامي، هي جا پنج، معراج ڏي اشارو، حضرت عيسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ آسمان تي کڻائي ورتو، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي به اهو سفر پيش آيو، بعثت جي پنجين ۾ مڪي مڪرم جي زندگي ۾. ڪاف جو عدد ويهه آهي. ان ويهن کي جيڪڏهن يي سان ملائجي ٽيهه ٿي پوندا. خلافت ٽيهه سال ٿي.

نيزاري به هجي ۽ مخفي به هجي اهڙي دعا ۾ ڪمال اخلاص هوندو آهي لفظ ماڻهو دعا جا ڏاڍيان چوندو ماڻهو چوندو واهه جي دعا ٿو گهري هن کي به پئي ڳالهه وڻندي ويٺو دعائون ڏاڍيون گهرندو ٻيو ڏاڍي دعا گهرڻ ۾ هي به آهي ٻيو ماڻهو جيڪڏهن دعا گهرندو، ڪجهه ان جو جهڪو آواز هوندو ته ان جي دعا ۾ ۽ ان جي خشوع ۾ ۽ ان جي مطلب ۾ هر ڪنهن جي دعا جي مطلب ۾ خلل پوندو. ٻيا آخر جو ٻڌندو ته اوڏهن به ته ڪن آخر اثر قبولين تنهنڪري دعا هوريان. دعا جو هوريان ۾ سبب، رياء کان پاڪائي،

جيئن باهه ٻرندي آ، سڪين ڪاٺين تي چمڪي نڪرندي آ، ايئن منهنجا هڏا، جسم، اهي سڀ ڪراڙپ جي ڪري ئي خشڪ ٿي ويا آهن. جيئن باهه گرم ٿي ۽ سڪائي ڦٽي ڪندي آ شين کي ۽ ساڙي، اهڙي طرح ڪراڙپ به ايئن چمڪي منهنجي سر کان ٻاهر نڪتي آ. وار وار اڇا ٿي ويا آهن مطلب ولن ولم اڪن بدعائڪ رب شقيا ۽ مون ناهيان تنهنجي دعا ۾ منهنجا رب! بي نصيب! مان پنهنجي دعا ۾ بي نصيب ته ڪونه ٿو سمجهان پاڻ کي، ڇو ته مان سڄي عمر آزمايو آهي، جڏهن به دعا گهري ٿم ته منهنجي قبول ڪئي ٿي، تنهنڪري منهنجي اها جيڪا آزمائش آهي، مون تو مون کي عادت وارو بڻايو آهي، دعا جي طلب مان ڪئي آهي توسان، گهر ڪئي ٿم ته منهنجي حياتيء ۾ دعائون پوريون ڪيون ٿي، هيء دعا به منهنجي اهڙي آهي. هن دعا جو سبب ڪهڙو ٿيو اهو الله تعاليٰ فرمايو آهي بي بي مريم جي پالنا مٿي مذڪور ٿي آهي ان کي پالڻ ۾ حضرت زڪريا عليه السلام جي سرپرستي هئي جنهن جو بيان به مٿي ٿي ويو آهي پوء جڏهن جو اچي ڪلما دخل عليها زڪريا المحراب وجد عندها رزقا انهيء، سندس، هجري ۾ جو حضرت زڪريا عليه السلام اچي ڏسي ته اتي رزق پيو آهي. سانوڻ جا ميوا سياري ۾، سياري جا ميوا سانوڻ ۾. هنالڪ دعا زڪريا ربه. اتي زڪريا عليه السلام پنهنجي رب کان دعا گهري ته رب! جڏهن اڻ مدائتا ميوا تون ڏئي سگهين ٿو ته منهنجي اولاد به اڻ مدائتي ٿيندي. اها مان کي ملڻ گهرجي. حضرت زڪريا عليه السلام نبي سڳورو آ. الله تبارڪ وتعاليٰ جو وحي جو تعلق انهي سان آهي. مگر الله تعاليٰ کان دعا ٿو گهري ته رب! جيئن اڻ مدايتا ميوا تون مريم کي کارائين ٿو، اسان کي به اڻ مدايتي اولاد ڏي ۽ اهڙي قسم جون دعائون مان پي گهريون آهن اڳي توکان، انهن ۾ مون کي بي نصيب نه ڪيو اٿئي، تنهنڪري مان هن دعا ۾ به اميد ۽ آس رکان ٿو ته منهنجي دعا اولاد جي باري ۾ قبول ڪندين. اها دعا گهرجي وئي. هي دعا ته ٿي پر نفعو.

يعقوب عليه السلام کان اسان جي گهراڻي ۾ جيڪي منتقل ٿينديون آيون آهن، اهي متان ضايع ٿي وڃن. حضرت زڪريا عليه السلام تائين ته امانت برابر پهتي، پر پويان شرارت ڪري، بدتميزي ڪري، ضايع نه ڪري وجهن، تنهنڪري مون کي اهڙو پٽ ڏي، جو انهيء، الولد سر لابيه، اولاد پيء جي خاصيتن جو راز هوندو آ. سو مون کي اولاد اهڙي ڏي جيڪا صالح اولاد هجي صالح شخص صالحن جي اولاد منجهان چڱا ماڻهو ٿيندا آهن حضرت شاهه صاحب جن لکن ٿا شاهه ولي الله محدث جن لکن ٿا تفهيمات الاهي ۾ ته ڪنهن شخص کي اولاد صالح جيڪر گهرجي ته پاڻ ۽ سندس گهر واري اڳ ۾ رياضت ڪن ذڪر ڪن محنت ڪن ان کان بعد جيڪا اولاد پيدا ٿيندي اها انهن سڀني وصفن جي کڻندڙ هوندي. تنهن ڪري نيڪي اها ضروري آهي. زڪريا عليه السلام نبي آهي، ان کان ٻيو وڌيڪ ڇا چئجي؟ نيڪي جي انتها آهي نبوت تي. تنهن ڪري حضرت زڪريا عليه السلام جي جيڪا اها ڳالهه هئي ۽ جيڪو قياس هيو ته اولاد صالح منهنجي پنهنجي جسم جو جيڪو هوندو جگر هوندو اهو وڌيڪ هوندو ٻين کان اهو انداز صحيح اصولي طرح يرثني منهنجو وارث ٿئي يرث من آل يعقوب يعقوب عليه السلام جي اولاد جو به وارث ٿئي ايڏو ورثو کڻي

آخر زڪريا عليه السلام کي ڪانء ڪال جو پٽ ڄڻي سڀني جو وارث ٿئي ڇا؟ ان جو مطلب ڇا آهي؟ جيڪڏهن ان جو مطلب آهي دولت ۽ ملڪيت جو ورثو سو ته کڻي يرثني ۾ ٿئي ته منهنجو وارث ٿئي پر ايترن ڪٽنبن ۽ خاندانن ٻارهن قبيلن جو وارث ڪيئن ٿيندو؟ جڏهن اهي آهن اها مراد ته اصل ڪانهي ته اهي سڀ مرن ته پوء انهن جو وارث ٿي ملڪيت کڻي اها ته مراد اصل ڪانهي نبين جو ته معاملو اهو هوندو ڪونهي تنهن ڪري معلوم ٿيو ته ورث دين جو مراد آهي دين جو ڪو ٻيو وارث نه ٿيندو هي يعقوب عليه السلام جي اولاد جي دين جو وارث ٿيندو جيئن الله تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ فرمايو ورث داود ورث سليمان دائود، سليمان عليه السلام دائود عليه السلام جو وارث ٿيو. سليمان عليه السلام وارث ٿيو پر پٽ دائود عليه السلام کي ڄاتي ويا. الله تعالي قرآن ۾ هڪڙي کي وارث ٿو ٺهرائي. حالانڪه ورثي جو قانون قرآن ۾ آهي ته اولاد ساري وارث ٿيندي آهي. هتي سليمان عليه السلام جو نالو آهي، هتان سمجه ۾ آيو ته نبوت ۾ وارث. اهڙيء طرح هڪ حديث شريف ۾ ٿو اچي، پاڻ فرمائن ٿا ته الله تعاليٰ مون کي سليمان عليه السلام جو وارث بڻايو آهي. معنيٰ اسان کي نبوت به ڏني اٿئي، حڪومت به ڏني اٿئي. اسلامي قانون، اسلامي حڪومت، جيئن حضرت سليمان عليه السلام ڪئي، پاڻ فرمائن ٿا ته الله مون کي سليمان عليه السلام جو وارث بڻايو آهي. سليمان عليه السلام آهي خاندان اسحاق عليه السلام منجهان. پاڻ آهن خاندان اسماعيل عليه السلام منجهان وچ ۾ ورهيه گذريا آهن شرعي طرح سان ته ورثو لڳي ڪونه ٿو قريش جو يا ورثي جي معنيٰ دين جو وارث پوء جڏهن ائين آهي دين جو وارث ته پوء نبين جا وارث ٿيندا آهن دين جا وارث

پوء صحابه ڪرام ڇڏائي آيا هئا ۽ سندن جا باقي ورثو جنهن جي طلب اهو باغ هيا بنو نضير جي پاسي ڏي فدڪ جو ٽڪرو هو يارهن ويسا ان ۾ کجيون هيون يارهن ويسن ۾ عائشه صديقه ابو بڪر صديق کان طلب ڪئي عائشه صديقه ڏي نبي سائين جن حضرت عثمان رضي الله تعاليٰ عنه کي موڪليو سفير ڪري ٻين بيبين به

طلب آئي حضرت فاطمه رضي الله تعالٰي عنها نبي اهو جواب ڏنو ته ورثو نبي جو آهي دين جو ورثو آهي باقي ملڪيت ڪانه ڪا ورهائبي ان ۾ ساري امت برابر آهي مان ٻين جي سڀني جي توهان جي اهل بيت جي سڀني جي خدمت ڪندو رهندو نبي جو ٻين وانگر ورثو ورهايو ته باقي نبي جي شخصيت ڇا ٿي اهو هڪڙو مسئلو جيڪو مان وچ ۾ آندو هتي ورثي جي مٿان آيل واجعله رب رضيا

۽ پوء تون مون کي اولاد ڏي پر اولاد اهڙي ڏي جيڪا تنهنجي رب رضا ۾ هجي اولاد هجي منهنجي پنهنجي صلبي پنهنجي پشت هجي جيڪي جيڪو منهنجي نبوت ۽ معاملي جو والي بڻجي ۽ وارث ٿئي ۽ اهو تو وٽ پسنديدو به هجي واجعله رب رضيا مرضي پسنديدو اها دعا گهرجي وئي

پوء تون اڳي ڪجهه ڪو نه هئين، وجود ئي ڪو نه هو، نشان ئي ڪو نه هو، آدم جي پشت منجهان تون هلندي هلندي پنهنجي خاندان ۾ پيدا ٿيو آهين، اڳي ڪجهه ڪو نه هئين، هاڻي به ائين ئي آهه، عدم منجهان وجود کي جيڪو دولت ٿو بخشي ايجاد جي، پوء توکي به ائين ئي الله تعاليٰ ٻار ڏيندو، اها ڪا اهڙي مشڪل ڳالهه ته ڪانهي، قد خلقت معنيٰ مان توکي ايجاد ڪيو، هن کان اڳي جو يحيٰ کي پيدا ڪيان. آدم عليه السلام جي تضاعيف منجهان توکي وجود ڏنم، عدم محض هئين، ڪنهن به قسم جو نشان ڪونه هو، پوء ائين بي نشان شخصيت کي جڏهن وجود ۾ آڻجي ٿو، هاڻي ته توکي مان نشان به ڏنو آهي ته تو منجهان ٻار پيدا ٿيندو، اها ڪهڙي ڳالهه آهي؟ قال رب اجعل لي آية، چيائين الله تعاليٰ منهنجي لاء ڪا نشاني ٿئي. ٻار جي پيدائش جي ڪا نشاني هجي. فرشتي جا لفظ سمجهه ۾ ٿا اچن، قال آيتک الا تڪلم الناس، ڪي تنهنجي نشاني اها آهي جو تون نه ڳالهائيندين ماڻهن سان ٽي ڏينهن برابر، ٽي راتيون برابر نه ڳالهائيندين. دعا، دعا جي قبوليت، وري حمل ٿئي، مطلب اها ته تون ماڻهن سان ڳالهائيندين نه، حالانڪه تون سڌو هوندين، درست هوندين، اعضا تنهنجا خاصا هوندا، گونگائپ ڪا نه ايندي، پر اهڙي حالت ٿي پوندي جو انهي حالت جي ڪري ماڻهن سان ڳالهائيندين ڪونه اشارو ڏيندين. جڏهن قلب تي ذڪر جو زور ايندو آهي ماڻهوء جي ان وقت ۾ زبان جو آواز نه نڪرندو آهي. غلبه حال ٿيندو پوء ماڻهو ڳالهائيندو ناهي. هتان ائين ٿو سمجهه ۾ اچي حضرت زڪريا عليه السلام کي انهيء دور ۾ ذڪر جو غلبه حال اهڙو ٿيو، جنهن ۾ ڳالهائڻ هن جو رڪجي ويو، اها نشاني هئي انهيء دور جي. بدن ۾ ايتري قدر الله تعاليٰ جي ذڪر جو زور آيو، بدن جون صلاحيتون ايڏيون اڀري آيون، غذا هڪڙي جسماني ٿيندي آ، ٻي غذا روحاني ٿيندي آ، الله تعاليٰ جسماني غذا جو ته زڪريا عليه السلام جي عمر جو حال ايترو هو، روحاني غذا ايڏي ڏني جو صلاحيتون سڀ اڀري آيون. هن جي نشاني اها آهي ته ڳالهائي ڪونه پيو سگهي. خرج عليٰ قومه من المحراب پنهنجي حجري کان عبادت گاهه کان نڪري آيو فاوحيٰ اليهم اشارو ڪيائين ان سبحوا توهان به ذڪر ڪيو بڪرة وعشيا صبح شام توهان به ذڪر ڪيو الله تعاليٰ جي نعمت ٿي اچي پئي نبي جو وجود اچڻ وارو آهي تنهن ڪري توهان به ذڪر ڪيو انهن به ذڪر ڪيو ماڻهن کي به اشارو ڪيائين الله جي نالي جو پوء پنهنجي وقت تي اولاد ڄائي جيئن ڄمندي آهي يا يحيٰ خذ الڪتاب بقوة پوء يحيٰ عليه السلام وڏو ٿيو جوان ٿيو ڏاڍو سمجهدار ڏاڍو چاڪ چست چوبند مضبوط ذهين تربيت تعليم جو قبوليندڙ فرمانبردار يا يحيٰ خذ الڪتاب بقوة يحيٰ اسان توکي نبي ٿا بڻايون زور سان ڪتاب پنهنجو جهل آتيناه الحڪم صبيا الله جي طرفان نازل ٿيل ڪتاب توکي آيو ۽ توکي اسان حڪم ڏنو آهي بچپن ۾. اهو حڪم ڪرڻ توکي بچپن ۾ اسان سيکاريو آهي. تون پنهنجو ڪم شروع ڪري ڏي. رب تعاليٰ اهو احسان ڪيو. فهم، دانش، علم، حڪمت، فراست، ڪتاب جا احڪام، آداب عبديت جا، خدمت پيء ماء جي، معرفت الٰهي، اهي سڀ عطا ڪيون. اهو جيڪو حڪم ڪرڻو هو سو بچپن ۾ اسان ڏنو حنانا شوق رکندڙ من لدنا اسان جي پاسي کان رب جي پاسي ڏي شوق الله جي پاسي ڏي توجه زڪاة پاڪائي ڪان تقيا پرهيزگار انتها درجي جو الله تعاليٰ ان کي ذوق شوق ڏنو، رحمت ۽ شفقت، نرم دلي پنهنجي پيء ماء سان، محبت ۽ ايڏي محبوبيت عطا فرمائي جو سبحان الله. صاف، سٺو، پاڪيزو، سعيد، متقي، پرهيزگار. حديث شريف ۾ آهي، يحيٰ عليه السلام ڪڏهن گناهه نه ڪيو، گناهه جو ارادو نه ڪيو، خدا جي خوف کان بچپن ۾ روئندو هو، ڳلن جي مٿان ليڪا پئجي ويا هئس. الله جي محبت ۽ خوف ۾ انهن ڳوڙهن جا دڳڙا ٺهي پيا هئس ڳلن جي مٿان حضرت يحيٰ عليه السلام برا بوالديه پنهنجي ماء سان مهربان پيء سان مهربان انهن جو مطيع انهن تي نرمي ڪندڙ انهن جو محسن سخت دل وارو انهن سان هڪل سان ڳالهائڻ وارو خدا جو بي فرمان ڪجهه نه اهي سڀ ڳالهيون نه

مامون ٻار ڄائو، جوان ٿيو، پڇاڙي ئي قيامت تائين صلاحيت محفوظ ٿي. هڪڙو واقعو، ڪيڏو عجيب ڏسو واقعو آهي. واذڪر في الڪتاب مريم، ڏس تون ڪتاب جي اندر بي بي مريم جو قصو. اها بي بي مريم تمام ڀلي ڇوڪري. ۽ اها باس باسي هئي سندس ماء ته مون کي اولاد جنهن ۾ خدمت گذار ڪندس حرم شريف جي بيت المقدس جي پوء بيت الم ٻارڙو ڄائو نياڻي رب تعاليٰ کي عرض ڪيائين ته رب مان اني وضعتها انثيٰ مان ته نياڻي ڄڻي وڌي ليس الذڪر ڪالانثيٰ آخر مرد نياڻيء جهڙو ته ڪونه ٿئي ها ليس الانثيٰ ڪالذڪر هجڻ ته ائين گهرجي ها

تنهنجو ڪو به اهڙو ٻيو ڪو مقصد ڪونهي جيڪو ناپاڪ مقصد هجي مان الله جي پناهه ۾. سمجهيائين ته ڪو ماڻهو آ، تنهائي ۾ دفعتن ظاهر ٿي پيو آ. قدرتي طور خوفزده ٿي پئي، پنهنجي حفاظت جي فڪر ۾ آئي. پر وري جو غور ڪري ڏٺائين ته مقدس چهرو اهڙو ته ماڻهو ٿيندو ئي ڪونهي. تقويٰ ۽ طهارت جا آثار ۽ نورانيت پئي چمڪي. پوء اهو چئي ۽ پوء چئي ته مان الله جي پناهه ۾ ٿي اچان من تنهنجي دل ۾ خدا جو خوف ضرور هوندو جڏهن مان الله جي پناهه ۾ ٿي اچان اهڙو نوراني پاڪ چهرو ان جي دل ۾ ڪو گناهه جو ته ارادو هوندو ئي ڪو نه هن هڪدم بي بي صاحب جي ان وهلور وڃڻ کي محسوس ڪري تڪڙا لفظ ڳالهايا، قال انما انا رسول ربڪ، چيائين مان تنهنجي رب جو موڪليل قاصد آهيان جنهن توکي پالي وڏو ڪيو آهي، الله جي طرفان آيل آهيان. ڇو آيو آهين؟ ڪهڙو مقصد هو تنهنجي اچڻ جو؟ لاهب لڪ غلاما زڪيا، جيئن مان کڻي اچي پهچايان توکي ٻار هڪڙو پاڪ. او رب جي طرفان ٻار پاڪ جو حڪم کڻي تو وٽ آيو آهيان، اهو ٻار تنهنجي وجود ۾ حڪمي پيدا ٿيندو، امري ٻار هوندو، اهو نطفي ٻار نه هوندو، امري ٻار هوندو. هتي لفظ فنفخ في درعها ليهب لڪ غلاما زڪيا پاڪ ٻار، چولي جي ڦوڪ هينئن جهلي کڻي ڦوڪ ڏنيس. فحملته بس پوء هليو ويو. ويزا کي حمل ٿي پيو. آهستي آهستي حمل جا آثار نمودار ٿيندا ويا. ويزا پاڻ کي مخفي ۽ محفوظ رکڻ لڳي، جڏهن جو جسم جو نمونو ساخت بدل به وئي. هن انهن اها ڳالهه ته محسوس ڪئي ئي نه ڏٺائين. پر طبيعت ۾ ڪيڏو فڪر انهي ماڻهوء کي آيو هوندو، ڪيتري پريشان ٿي هوندي. قوم انهي ڳالهه تي پت ڪري سگهي ٿي؟ سوال آ وڏو اهو.

اهو به ته نشان هجڻ کپي. ورحمة منا اسان جي طرفان رحمت هوندي. ڪان امرا مقضيا اهو فيصلو ٿي چڪو آهي. معنيٰ انهي ۾ ڪنهن جي ناهه ڪرڻ سان يا پريشان ٿيڻ سان الله جي تقدير جو فيصلو هٽي وڃي. پيدائش جون هاڻي چار ئي صورتون پوريون ٿيون. بنا پيء ماء جي پيدا ڪرڻ، آدم عليه السلام کي، بنا ماء جي پيدا ڪرڻ،

نڪري وئي، ڪڍي وئي، انهيء کي اها معنيٰ ٿي سگهي. نبذ اڇلڻ کي چئبو آهي، دور ٿيڻ، پري ٿيڻ کي چئبو آهي. هوء کڻي وئي انهيء کي مڪانا قصيا بعيد ڏي. ائين ٿي وئي معنيٰ دور مڪان ڏي کڻي وئي. معنيٰ جنهن وقت آثار هن کي محسوس ٿيا، سورن ٻورن جا ڪا تڪليف اجاءها المخاض اچي ٿو، تنهن وقت ۾ هاڻي هن چيو ته ٻار پيدا ٿيندو، نمونو اهو ٿو نظر اچي. ۽ وڌيڪ پريشاني وڌي وئي. پاسيلڙي جهنگل ۾ هلي وئي. اجاءها المخاض پوء اڀري آيا هن کي سور اڀاري آيا هن کي سور وٺي اليٰ جذع النخلة کجيء جي بنڊ ڏي ٽي ٽيڪڙي ڏيئي اتي ويهي رهي سهارو پٺيء کي سهارو قالت يا ليتني مت قبل هذا چئي ڪاش جي هن کان اڳ ۾ مري وڃان ها جو هي ٻار پيدا ٿئي تنهن کان اڳ ۾ مئل هجان ها. ته مون کي زندگيء ۾ پنهنجي حياء سان ته ڪونه طعنو ڏئي ها، منهنجي حياء تي ته حملو ڪونه ڪري ها. وڪنت نسيا منسيا يا ته مان اهڙو ماڻهو هجان ها جو منهنجي ڪا شخصيت ئي محسوس ڪنهن کي نه ٿئي ها. معمولي شيء هجي ها، ڪو ڪک ڪانو هجي ها، جيڪڏهن مان کي خدا کي پيدا ڪرڻو هو، وجود ڏيڻو هو ته ڪک ڪانو ڪو هجي ها، ڪا معمولي شيء هجي ها، پيدا ٿي ختم ٿي وڃان ها جيڪر. جو ماڻهو ماڻهن جي دل ۾ ئي ڳالهه نه اچي ها ته ڪا هيء به هڪڙي عورت آ يا هي به هڪڙو وجود آ. بهتر اها ڳالهه هئي پر ڏاڍو پريشاني ۾ ويچاري. انتها درجي جي پريشاني. دردزهه جي تڪليف. بدناميء جو خطرو. اڪيلڙي. اهڙي بيڪسي، تنهائي، تڪليف جي حالت. سامان ضرورت. ختم، راحت جو ڪا بوء ڪا نه. عورتون هڪ ٻه اهڙي وقت ۾ هوندي آ، اهو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. عفيفه، پاڪ باز مشهور عورت، بدنامي، رسوائي جو هن کي تصور سخت بيچين پيو ڪري، بيچين پيو ڪريس، پريشان پيو ڪريس. اهڙي حالت ۾ توهان سمجهي سگهو ٿا ته ڇا آهي. بي بي صاحبه چئي پئي ته ڪاش جي منهنجو نالو نشان نه رهي ها، ڪاش جي جيڪر منهنجو وجود به ڪنهن کي ياد نه هجي ها. شدت ڪرب ۾ انتهائي اضطراب ۾ ويچاري پنهنجي انهيء حالت تي بشارت وغيره جيڪا فرشتي جي هئي سا ته ڄڻ ياد ئي ڪانه هئي. تڪليف ۾ فناداها من تحتها آواز آئي ان کي

ماڻهو ڪو ڏسي، ڪو اچي نڪري، فاما ان ما آهي اصلي ما زائده آ ان ترين جيڪڏهن تون ڏسين ڪو ماڻهو پوء هن کي چئو اني نذرت للرحمان صوما مان چپ جو روزو رکيو آهي اڳي چپ جو روزو به هوندو هو جو ماڻهو نه ڳالهائيندا هئا فلن اڪلم اليوم انسيا مان ڪنهن سان مان ڪنهن سان نه ڳالهائيندس ڳالهائڻو ڪونه اٿم. ڪو آدمي اچي ته اشارو وات ڏي ڪري، آڱر سائين جهلي چيس مان روزي جي نيت ڪئي آ ڪونه ڳالهائبو. اسان جي شريعت ۾ اهڙي ڪانهي ڪا جو چپ جو ماڻهو روزو رکي. ايئن صبر جي تلقين آ. اجائي ڳالهائڻ کان ماڻهو پرهيز ڪري جو ويٺو عمل نامو گند سان ڀرائي. مطلب هي آهي ته انسيا. ان منجهان سمجهه ۾ ٿو اچي ته جيڪڏهن ڪو فرشتو يا ملڪ ڪو سمجهين ته مون سان ڪو ڳالهائي ٿو ان سان ڀلي ڳالهائجي ماڻهن سان نه ڳالهائجي اها ڳالهه به سمجهه ۾ اچي ٿي انسي ڪو هجي انسان ڏي منسوب پوء اتي هن جو وقت گذريو ان ۾ ڪو آيو ڪو نه ماڻهو روزو ته هن کي هيو چاڪڙي ٿي پئي، طبيعت کي فرحت اچي وئي، آرام ٿيو، ٻارڙو پيدا ٿي پيو، ٻارڙو کڻي چاليهه ڏينهن کان پوء ان جهنگ منجهئون نڪري آئي، ڪتاب لکن ٿا چاليهه ڏينهن رهي هوندائين، ها بس اتي پئي رهي، جيڪڏهن ڪو ماڻهو اچي ته چوي نه هيترو هيئن ڪري ڇڏيو، چون ته بس بي بي مريم پاڪ باز پرهيزگار ڇوڪري آ، ايڏانهن اچي ويٺي آ جهنگل ۾ الائي ڪهڙي خيال سان ويٺي آ، هر ڪنهن ماڻهو جو انتهائي اعتماد.

فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا اي مريم هي ڪم جيڪو تو ڪيو آهي سو ڪم ڪيو آهي فري فري اهڙي ڪم کي چئبو آهي جيڪو ڪوڙو ڪم هجي معنيٰ خراب ڪم تو ڪيو آهي